ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق. ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىغان. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىزلەر. ئامېرىكىنىڭ خەلقئارالىق ئۇچۇر تېخنولوگىيە شىركىتى خيۇلېت پاككارد بۇ يىل مىليونلىغان شەخسىي ۋە سودا كومپيۇتېرلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىنى تايلاند ۋە مېكسىكا قاتارلىق دۆلەتلەرگە يۆتكىمەكچى بولغان ياپونىيە نىككېي ئاسىيا تورىنىڭ خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە بۇ ئامېرىكىنىڭ مەزكۇر داڭلىق كومپيۇتېر ئىشلەپچىقارغۇچى شىركىتىنىڭ شەخسىي كومپيۇتېر تەمىنلەش زەنجىرىنى خىتايدىن باشقا دۆلەتلەرگە يۆتكەپ تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇش يولىدا تاشلىغان كۆرۈنەرلىك قەدەملىرىنىڭ بىرى ئىكەن خيۇلېت پاككارد شىركىتى ئامېرىكا خىتاي ئارىسىدىكى گېئوسىياسىي جىددىيلىك كەسكىنلەشكەن ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكى كىشىلىك ھوقۇق مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىق ئامىللارنى كۆزدە تۇتۇپ تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇش ئارقىلىق خىتايغا داۋاملىق باغلىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىشقا تىرىشىۋاتقان بىر پەيتتە ئىشلەپچىقىرىشنى خىتايدىن يۆتكەشكە كىرىشمەكتە ۋەقەدىن خەۋەردار ئۇچۇر مەنبەلىرىنىڭ نىككېي ئاسىيا تورىغا بىلدۈرۈشىچە خيۇلېت پاككارد شىركىتى بىر قىسىم سودا خاتىرە كومپيۇتېرلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشنى مېكسىكىغا شەخسىي خاتىرە كومپيۇتېرلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشنى تايلاندقا يۆتكەشنى پىلانلىماقتا ئىكەن خيۇلېت پاككارد شىركىتىنىڭ تەمىنلىگۈچىلىرىدىن بىرسى بىر قىسىم خاتىرە كومپيۇتېرلارنى ئىشلەپچىقىرىشنىڭ كېلەر يىلدىن باشلاپ ۋيېتنامغىمۇ يۆتكىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان نىككېي ئاسىيانىڭ خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە خيۇلېت پاككاردتىن بۇرۇن دېل ئالما قاتارلىق داڭلىق شىركەتلەرمۇ بىر قىسىم ئىشلەپچىقىرىشىنى ۋيېتنامغا يۆتكەيدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىكەن كانالىس ناملىق تېخنولوگىيە بازىرى ئانالىز شىركىتىنىڭ ئانالىزچىسى كېررىن جوسېف نىككېي ئاسىياغا قىلغان سۆزىدە ئامېرىكا خىتاي ئارىسىدىكى جىددىيلىك تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپخىللاشتۇرۇشتىكى ئاساسلىق ئامىللىرىنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان مەزكۇر ئانالىز شىركىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدىن مەلۇم بولۇشىچە خيۇلېت پەككارد شىركىتى بۇ يىل بىر قانچە مىليوندىن بەش مىليونغىچە كومپيۇتېرنى خىتايدىن باشقا دۆلەتلەرگە يۆتكەپ ئىشلەپچىقارماقچى ئىكەن خيۇلېت پەككارد شىركىتى ئۆتكەن يىلى دۇنيانى ئەللىك بەش مىليون ئىككى يۈز مىڭ پى سى كومپيۇتېر بىلەن تەمىنلىگەن بېنگاللىق ئۆلىمالار ئون تۆتىنچى ئىيۇل بېنگالنىڭ شەرقىي جەنۇبىدىكى كوكس بازارى شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بىر يىغىلىشتا خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان باستۇرۇشنى توختىتىشقا چاقىرغان ئاسىيا خەلقئارا خەۋەرلىرى تورىنىڭ ھىندىستاندىكى ئاسىيا ئېراسى ناملىق گېزىتىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋەردە قەيت قىلىشىچە يىغىلىشتا سۆزگە چىققانلار خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بېرى ئىككى مىليون ئىككى يۈز مىڭ مۇسۇلماننى لاگېرلاردا تۇتقۇن قىلىپ كەلمەكتە خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بىرىنچى يىلدىكى ئازادلىق ئۇرۇشىدىمۇ پاكىستان ئىشغالىيەتچى قوشۇنلىرىغا ياردەم قىلغان دەپ كۆرسەتكەن خەۋەردە يەنە دىنىي ئۆلىمالارنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان باستۇرۇشنى ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى دەپ ئەيىبلىگەنلىكى تەكىتلەنگەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە كۆپلىگەن غەرب پارلامېنتلىرى خىتاينىڭ قەبىھ قىلمىشلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەندىن كېيىنمۇ ئىسلام دۇنياسىدىكى ھۆكۈمەتلەر ئاممىۋى تەشكىلاتلار خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى سىياسىتىگە سۈكۈت قىلىۋاتقان ياكى ئۇنى قوللاۋاتقان بىر ۋاقىتتا بېنگاللىق ئۆلىمالارنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ خىتاينى ئەيىبلىشى دىققەت قوزغىماقتا ئاسىيا خەلقئارا خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە يىغىلىشتا سۆزگە چىققۇچىلار خىتاي ھۆكۈمىتى بې دې تې خادىملىرى كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرى ۋە مۇخبىرلارنى ئۇيغۇر رايونىغا كىرىپ تەكشۈرۈشكە يول قويمىدى مانا بۇ خىتاينىڭ مەزكۇر رايوندا قەبىھ ئىشلارنى سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ دەپ تەكىتلەپ ئەگەر بېنگال خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانىغا قوشۇلسا ئۇنىڭ سرى لانكىغا ئوخشاش ئاقىۋەتكە قالىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان يىغىلىشتا سۆزگە چىققۇچىلار يەنە بې دې تې ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە دۇنيا رەھبەرلىرىدىن خىتايغا تېخىمۇ قاتتىق جازا يۈرگۈزۈشنى تەلەپ قىلغان ئاسىيا خەلقئارا خەۋەرلىرى تورىدا مەلۇم بولۇشىچە بېنگالدىكى ئالەم مۇقتىجات كېڭىشى ناملىق تەشكىلاتنىڭ رەئىسى مۇفتى ئوسمان چادخورىنىڭ رىياسەتچىلىكىدىكى بۇ يىغىلىشتا ئەللامە سادرۇددىن مەقنۇن مۇفتى تانجىل ئەمىر بېنگالدىكى يۇ سى تى سى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى بىلال نۇر ئەزىزى قاتارلىق شەخسلەر سۆزگە چىققان ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تۇرپان شەھىرى بۇ ھەپتە تارىختىكى ئەڭ قاتتىق ئىسسىق ھاۋا ئېقىمىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ، بۇ شەھەرگە قاراشلىق بىر قىسىم جايلارنىڭ ھاۋا تېمپېراتۇرىسى تارىخىي رېكورت ياراتقان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئون ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى تۇرپاندىكى يالقۇن تاغنىڭ يەر ئۈستى ئىسسىق ھاۋا تېمپېراتۇرىسى سەكسەن سېلسىيە گرادۇسقا يېتىپ بارغان. خىتاي تاراتقۇلىرى يالقۇن تاغدىكى بۇ قاتتىق ئىسسىقنىڭ خىتاي ساياھەتچىلىرىنى جەلپ قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن بۇ كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ لاگېر،

لېكىن جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئىيۇل بەرگەن خەۋىرىدە يالقۇن تاغنىڭ شۇ كۈنكى يەر ئۈستى تېمپېراتۇرىسىنىڭ ئاستانە بازىرىدىن كۆپ دەرىجىدە ئېشىپ كەتكەنلىكى يالقۇن تاغنىڭ يەر ئۈستى تېمپېراتۇرىسىنىڭ سەكسەن سېلسىيە گرادۇسقا يېتىپ بارغانلىقى خىتاي مېتېئورولوگىيە تارماقلىرىنىڭ قاتتىق ئىسسىق كەلگۈسى بەش كۈندە داۋاملىق كۆرۈلىدۇ دەپ ئاگاھلاندۇرغانلىقىنى ئېيتقان ئۇيغۇر رايونىدا كۆرۈلگەن قاتتىق ئىسسىق خىتاينىڭ غەربنىڭ توكىنى شەرققە يۆتكەش پىلانى بويىچە ئۇيغۇر رايونىدا قۇرۇپ چىققان نۇرغۇنلىغان كۆمۈر ئېلېكتر ستانسىلىرىنىڭ ھاۋاغا كۆپلەپ زەھەرلىك كاربون گاز قويۇپ بېرىپ رايوننىڭ ھاۋا كىلىماتى ۋە ئېكولوگىيىلىك مۇھىتىنى داۋاملىق بۇلغاۋاتقانلىقىغا بولغان ئەندىشىلىرىنى تېخىمۇ كۈچەيتمەكتە مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۆزىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ستراتېگىيىسىنى ئىجرا قىلىشقا باشلىغاندىن بۇيان تۇرپان يالقۇنتاغ رايونى ئۇنىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش نامىدىكى ئاسسىمىلياسىيە ۋە جۇڭخۇئا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى بەرپا قىلىش ھەرىكىتىدە

خەۋەردە دېيىلىشىچە خىتاي بىلەن بۇ دۆلەتلەرنىڭ ھەر تەرەپلىمىلىك چوڭقۇر يېزا ئىگىلىك ھەمكارلىقى ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك ماسلىشىشچان تەرەققىيات يولى ئۈستىدە ئىزدىنىش ئېلىپ بېرىلغان مەزكۇر يىغىننىڭ بۇ يىل بەشىنچى ئايدا خىتاينىڭ شيەن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىدىن كېيىن خىتاينىڭ بۇ جۇمھۇرىيەتلەردىكى تەسىرىنىڭ ھەر تەرەپلىمىلىك كېڭىيىشى پەرەز قىلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا چاقىرىلىشى دىققەت قوزغىدى خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، سانجۇ ئوبلاستلىق ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شۈەن ۋولياڭ سانجۇ ئوبلاستىنىڭ ئۆز ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شىنجاڭ يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلبېغىنىڭ يادرولۇق قۇرۇلۇش رايونى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتىدىغانلىقى، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت ھەم بىر يول، بىر بەلباغ بويىدىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى داۋاملىق كېڭەيتىدىغانلىقىنى ئېيتقان. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ئۆزىنىڭ يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسى جەھەتتىكى ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ بۇ جەھەتتىكى بوشلۇقىنى تولۇقلىشىغا يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىدىكەن بۇ يىغىننىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشنى كۈچەيتىپ ئاشلىق بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىشنى تەلەپ قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا چاقىرىلىشى دىققەت قوزغىماقتا يېقىندا خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە بۇ يىل ئۇيغۇر ئېلىدا كېۋەز كۆلىمى تارىيىپ دائىرىلەرنىڭ تۆت مىليون سەككىز يۈز مىڭ مو ئاشلىق تېرىلغۇ يېرى بەرپا قىلىشنى تەلەپ قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئىيۇل بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە رايوندىكى ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەر بۇ يىل زاپاس ئاشلىق يىغىشنى يۈز پىرسەنت يەتكۈزگەن

مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە. يۇقىرىدا دىققىتىڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. مەزكۇر سەھىپىمىزدە.

قېنى ئەمسە دىققىتىڭلار پروگرامما مەزمۇنىدا بولغاي. ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو رۇبىئو بىلەن ئاۋام پالاتا ئەزاسى جىم بانكس ئون سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى قۇل ئەمگىگىنى قوللىغۇچىلارنى جازالاش قانۇنى دەپ ئاتالغان بىر قانۇن لايىھىسىنى قايتىدىن تونۇشتۇرغان مەزكۇر قانۇن لايىھىسى ھەققىدە ئېلان قىلىنغان ئاخباراتقا قارىغاندا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىغا چېتىشلىق بولغانلىقى سەۋەبلىك جازالانغانلارنىڭ دائىرىسى كېڭەيتىلگەن تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئون سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو رۇبىيو بىلەن ئاۋام پالاتا ئەزاسى جىم بەنكس قۇللۇق ئەمگىكىنى قوللىغۇچىلارنى جازالاش قانۇنى دەپ ئاتالغان قانۇن لايىھىسىنى قايتىدىن تونۇشتۇرغان مەزكۇر قانۇن لايىھىسى ئالدىنقى يىلى ئاۋغۇستتا ماركو رۇبىئو بىلەن بوب مېنېندېز تەرىپىدىن تونۇشتۇرۇلغان ئىدى مەزكۇر قانۇن لايىھىسى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە قاتناشقان ۋە ئۇنى قوللىغان شەخسلەر ھەم ئورگانلارنى جازالاش دائىرىسىنى كېڭەيتىشنى مەقسەت قىلغان مەزكۇر قانۇن لايىھىسىنىڭ ئاۋام پالاتاسىغا سۇنۇلغان نۇسخىسى ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ئاۋام پالاتا ئەزاسى جىم بەنكس تەرىپىدىنمۇ تونۇشتۇرۇلغان ئىدى قايتا تونۇشتۇرۇلغان مەزكۇر قانۇن لايىھىسى ھەققىدە ئېلان قىلىنغان ئاخباراتقا قارىغاندا ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان زۇلۇمغا چېتىشلىقى بولغانلىقى سەۋەبلىك جازالانغان ئورگان ۋە شەخسلەرنىڭ دائىرىسى يەنىمۇ كېڭەيتىلگەن يەنى بۇ قانۇن لايىھىسىدە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىقى بولغان ئورۇنلارنىلا جازالاپ قالماستىن بەلكى ئاشۇ جازاغا ئۇچرىغان ئورۇنلار بىلەن سودا قىلغان ياكى ئۇلارنى قوللىغان ئورۇنلارغىمۇ

ۋە باشقا جازا ئېلان قىلىنغان ئورۇنلار بىلەن ھەمكارلىشىش ياكى ئامېرىكانىڭ پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىدىن داۋاملىق بەھرىمەن بولۇشتىن بىرىنى تاللىشى كېرەك. بۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋە شىنجاڭدا ياشايدىغان باشقا خەلقلەرگە قىلىۋاتقان بىمەنە ھۇجۇملىرىنى توختىتىشتا بېسىم پەيدا قىلىدۇ. ئۇلار يەنە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى يولغا قويۇلغان بولسىمۇ يەنە باشقا قانۇن لايىھەلىرىنىڭ تونۇشتۇرۇلۇشى ھەققىدە چۈشەنچە بېرىپ مۇنداق دەپ يازغان. گەرچە UFLPA ۋە UHRPA قاتارلىق قانۇنلار چىقىرىلغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ قانۇنلار ئاساسلىقى ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق ئورۇنلار بىلەن ھەمكارلىشىشنى چەكلەيدۇ. بۇ قېتىم تونۇشتۇرۇلغان قانۇن لايىھەلىرى ئىككىلەمچى جازا ئارقىلىق بارلىق شىركەتلەرنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرىدىن پايدا ئېلىش ئىقتىدارىنى ئۈزۈل كېسىل يوقىتىشنى مەقسەت قىلىدۇ ئامېرىكا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىكەنلىكىنى تۇنجى قېتىم جاكارلىغان دۆلەت ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى دۇنيا بويىچە تۇنجى قېتىم ئامېرىكىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ماقۇللۇقتىن ئۆتتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىيۇندىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىشقا باشلىدى شۇنداق بولسىمۇ ئامېرىكىنىڭ يەنە نۇرغۇن جەھەتلەردىن خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى نورمال داۋام قىلىپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم ماركو روبىئونىڭ ئىشخانىسى مۇخبىرىمىزنىڭ ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشتىن توسۇۋاتقان ئامىل ھەققىدە سورىغان سوئالىغا جاۋابەن مۇنداق دەپ يازغان ئامېرىكا شىركەتلىرى خىتاينىڭ ئەرزان ئەمگەك كۈچى ۋە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ چەت ئەللىك مەبلەغ سالغۇچىلارغا بېرىدىغان تولۇقلىما پۇلىغا ئۆگىنىپ قالغان. شۇڭا خىتايدا پايدا ئالىدىغان ئامېرىكا شىركەتلىرى مەۋجۇت بولىدىغانلا بولسا، ئۇلار ئامېرىكىدا خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنىڭ يىرىكلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى تەشەببۇس قىلىدىغان سىياسىي پائالىيەتلەرنى توختاتمايدۇ.

بۇ قانۇن UFLPA ۋە UHRPA قاتارلىق قانۇنلار بىلەن بىرلىكتە خىتاينىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورگانلىرىغا قارىتا يۈرگۈزۈلىدىغان جازانى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ ھەمدە شىركەتلەردىن شىنجاڭغا تۇتىشىدىغان تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مۇناسىۋەتلىرىنى ئاشكارىلاشنى تەلەپ قىلىدۇ كېڭەش پالاتا كېڭەش پالاتا ئەزالىرى رۇبىئو ۋە كورتېس ماستونىڭمۇ ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇنى بار بۇ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك پىلان تۈزۈپ، مۇسۇلمانلار كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيدىغان دۆلەتلەرنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسىگە قارشى تۇرۇشقا تەشەببۇس قىلىدۇ.
قۇللۇق ئەمگىكىنى قوللىغۇچىلارنى جازالاش قانۇنى دەپ ئاتالغان مەزكۇر قانۇن لايىھەسى ھەققىدە ئېلان قىلىنغان ئاخباراتتا جىم بەنكس مەزكۇر قانۇن لايىھەسىنى قايتا تونۇشتۇرۇشنىڭ سەۋەبى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېگەن ئاقساراي ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى مايدا دۆلەت مەجلىسى ماقۇللىغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنىغا ئاساسەن بىرمۇ شىركەتنى رەسمىي جازا نىشانىغا ئالمىدى بايدىن ھۆكۈمىتى ناھايىتى ئاستا ھەرىكەت قىلغاچقا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىكى مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتە قىلىش ئۈچۈن ئىككى پارتىيىنىڭ كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرىنىڭ ئۈنۈم كۆرسىتىشىگىمۇ تەسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن كېڭەش پالاتا ئەزاسى رۇبىئو ئىككىمىز بايدىن ھۆكۈمىتىنى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ شىنجاڭدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن پايدا ئالغان ۋە ئۇنى قوللىغان شىركەتلەرنى جازالاشقا مەجبۇرلايدىغان تېخىمۇ كۈچلۈك قانۇننى سۇندۇق
ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىرىنچى نومۇرلۇق ھوقۇقدار دەپ قارىلىۋاتقان ما شىڭرۇينىڭ ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزلەش ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان نۆۋەتتىكى سىياسەتنى ئۇزۇن مەزگىل بوشاشماستىن ئىجرا قىلىش ھەققىدىكى باش ماقالىسى چەت ئەللەردىكى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىدى بولۇپمۇ ما شىڭرۇينىڭ ئۆتكەن ئون يىل مابەينىدە ئۇيغۇر دىيارىدا بارغانسېرى يۇقىرى پەللىگە ئېلىپ چىقىلغان يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش سىياسىتىنى بۇندىن كېيىنكى بارلىق خىزمەتلەرنىڭ تۈپكى ئاساسى ھەمدە باش قىبلىنامىسى دەپ كۆرسىتىشى ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدە بارلىققا كېلىۋاتقان ۋەزىيەتنىڭ يۇمشىشى ھەققىدىكى ئەپسانىلەرنى بىتچىت قىلىۋەتتى بۇ ساھە بىلەن تونۇشلۇقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇر دىيارىدا ئۆتكەن ئون يىل مابەينىدە ئىجرا قىلىنىپ كېلىۋاتقان باش سىياسىي ئىدىيە خىتاي ھۆكۈمىتى كونتروللۇقىدىكى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەمىزنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسى دەپ ئىخچام تەسۋىرلىنىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئاز دېگەندىمۇ بىر مىليوندىن ئۈچ مىليونغىچە دەپ تەخمىن قىلىنىۋاتقان ساندىكى ئۇيغۇرنىڭ لاگېرغا قامىلىشى بىلەن بۇنىڭ ئىجرا قىلىنىشىدىكى ئەڭ يۇقىرى پەللە يارىتىلدى.

خۇددى ئىلگىرىكى ۋاقىتلاردا ئوخشاش بولمىغان سورۇنلاردا قايتا قايتا ئېيتىلغاندەك بۇ قېتىممۇ ما شىڭرۇي ئۆزى تىلغا ئېلىۋاتقان يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭ لايىھىلەپ چىققان باش قىبلىنامە ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىشنى ئۇنتۇمىغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭ خىتاي دۆلىتى ۋە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ شىنجاڭ مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى باش يېتەكچى ئىدىيە ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ بۇ ئۆز نۆۋىتىدە شىنجاڭدا ئۇزۇن مەزگىللىك ئەمىنلىك بەرپا قىلىشنىڭ تۈپكى ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك ئىستراتېگىيەسى شىنجاڭ خىزمىتىدە ئۇتۇق قازىنىشنىڭ ئەڭگۈشتىرى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇنى قىلچە ئېغىشماستىن تولۇق ئىجرا قىلىشىمىز لازىم، دېگەن. ما شىڭرۇينىڭ كۆرسىتىشىچە، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ باش موتورى بولغان مەزمۇن شىنجاڭنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بولۇپ، بۇنىڭدا شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ ھەممىلا ساھەسىنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئەندىزىسى بويىچە بىر ياقلىق قىلىش، پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، ھۆكۈمەت مەسئۇل بولۇش، جەمئىيەت ئىشتىراك قىلىش شەكلىدە ئەمەلگە ئېشىشى لازىم. بۇنداق بولغاندا قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشمۇ بىردەك پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىگە بويسۇنۇشى لازىم. ما شىڭرۈي ماقالىسىدا تەكىتلەپ ئۆتكەن يەنە بىر ئەھۋال شۇ بولغانكى، شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسى ئەمەلىيەتتە خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭ ئىككى قېتىم ئۇيغۇر دىيارىدا زىيارەتتە بولغان ھەمدە ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى قېتىملىق مەركەز شىنجاڭ خىزمىتى يىغىنىغا رەھبەرلىك قىلغاندىن كېيىن سىستېمىلىق ھالدا ھاسىل بولغان. ئۆتكەن يىللاردا شىنجاڭ خىزمىتىدە قولغا كەلگەن تۈرلۈك ئۇتۇقلار بولسا، دەل مۇشۇ خىل ئۇزۇن مەزگىللىك ئىستراتېگىيەنىڭ توغرىلىقىنى ئەڭ جانلىق ئىسپاتلاپ بەرگەن. شۇنداق بولغانىكەن، بۇندىن كېيىنكى خىزمەتلەردە بۇ باش ئىستراتېگىيەنى جەزمەن تولۇق ۋە مۇكەممەل شەكىلدە ئىجرا قىلىش لازىم. بۇ خىلدىكى سىياسەتلەرنىڭ يېڭى دەۋردىكى قىبلىنامە بولۇپ قېلىشى ھەققىدە سۆز بولغاندا، رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئامېرىكىدىكى تۇڭگان زىيالىيلىرىدىن ئىجتىمائىي پائالىيەتچى ماجيۆ ئەپەندى بۇنىڭدىكى كۆپ قاتلاملىق يوشۇرۇن ئامىللار

بىرىنچىسى، ئۇ ھازىر شىنجاڭدا ئىجرا بولۇۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ ھامان بىر كۈنى دەنھاگ خەلقئارا سوتىغا چىقىدىغانلىقىنى بىلىدۇ، شۇڭا ئۇ كومپارتىيەنىڭ ۋە خىتاي دۆلىتىنىڭ تەرەققىيات شوئارلىرىنى پەش قىلىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ مەسئۇلىيىتى ئۆزىدە ئەمەسلىكىنى، بۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ بېيجىڭنىڭ تاپشۇرۇقى بويىچە بولۇۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتمەكچى. ئىككىنچى، بۇ سۆزلەردە ئۇ بىزگە تولىمۇ مۇھىم بولغان بىر ئۇچۇرنى يەتكۈزۈۋاتىدۇ. يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئاشۇ خىلدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر ۋە قىرغىنچىلىقنى ئىجرا قىلغان رايوندا بۇ سىياسەتلەرنىڭ تاماملانماي قالغان قىسىملىرىنىڭ بۇندىن كېيىن ئىجرا بولىدىغانلىقىنى جاكارلاۋاتىدۇ ھازىرغىچە بولغان بىر قانچە يىلدا بىز غايەت زور كۆلەمدىكى جىسمانىي يوقىتىش ۋە بىيولوگىيىلىك يوقىتىشنى

ما شىڭرۈينىڭ بۇ قېتىمقى باش ماقالىسىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان تېما ئەمەلىيەتتە يېقىننى ئېلىپ ئېيتقاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى مايدا ئۈرۈمچىدە خىزمەت تەكشۈرۈشتە بولغان خىتاي مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭنىڭ باش ماقالىسىدا، ئون ئىككىنچى ئىيۇلدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىيازنىڭ باش ماقالىسىدا قايتا قايتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئەمدىلىكتە بۇنىڭ يەنە بىر قېتىم ما شىڭرۈينىڭ ئاغزىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى بۇنىڭ مۇنداقلا دەپ قويغان گەپلەر ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە بۇنىڭدىن كېيىنكى ئۇيغۇر دىيارىدا ئىجرا قىلىنىدىغان سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي خىزمەتلەرنىڭ يېتەكچى ئىدىيەسى ئىكەنلىكىنى نامايان قىلغانلىق دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. بۇ قېتىم ما شىڭرۈي كونا مۇقاملارنى قايتىباشتىن رەتلەپ، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ شىنجاڭنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ئىتتىپاقلىق ئارقىلىق مۇقىملاشتۇرۇش، مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. ما شىڭرۈي ئوتتۇرىغا قويغان باش تېما ئۇنىڭ ماقالىسىدا نۆۋەتتە بىر تۈرلۈك تارىخىي بۇرچ سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك ئەمىنلىك ئورنىتىشتەك باش نىشان ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ. بۇ باش نىشان بولسا جۇڭخۇا مىللىي كىملىكى چۈشەنچىسىنى ئورنىتىش، دىننى خىتايچىلاشتۇرۇش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش دېگەندەك ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ. ئىزچىل تۈردە مۇقىملىق ۋە ئەمىنلىك مەۋجۇت بولمىغان دەپ قارىلىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدا بۇ خىلدىكى بىر قاتار تەدبىرلەرنىڭ ئېلىنىشى تۈپەيلىدىن مىللىي كىملىك، دىنىي ئېتىقاد قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدىگەن ھالدا نېمىلەرنىڭ بولغانلىقى، مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش نامىدا ئۇيغۇر مىللىي مەدەنىيەت ساھەسىنىڭ قانداق ۋەيرانچىلىققا دۇچ كەلگەنلىكى يېقىندىن بۇيان ئوخشىمىغان ئۇچۇر يوللىرىدىن كۆپلەپ مەلۇم بولغان ئىدى. نيۇ يورك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى شيا مىڭ بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ما شىڭرۇينىڭ بۇ خىلدىكى باش ماقالە ئېلان قىلىشىنىڭ يەككە ھەرىكەت ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە بۇنىڭ خىتاي دۆلىتى ۋە شى جىنپىڭ ئۈچۈن مۇھىم بولۇۋاتقان بىر زور پىلاننىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشىدىكى بىر مۇھىم قەدەم ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. ھازىر قارايدىغان بولساق بۇ خىل يۆنىلىشتە ئىككى جەھەتتىكى تەرەققىياتنى كۆرۈپ يېتەلەيمىز. بىرى، خىتايدىكى مۇقىملىق مەسىلىسى. بۇنىڭدا ئەڭ چوڭ مەسىلە بولۇۋاتقىنى يەنىلا شىنجاڭ رايونى. چۈنكى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلار ئېتىقاد قىلىۋاتقان ئىسلام دىنى خىتاي كونتروللۇقىدىكى كوممۇنىزم ئىدېئولوگىيەسى بىلەن زادىلا چىقىشالمايدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا بۇ خىل چىقىشالماسلىق ئېنىقلا خىتاي ئۈچۈن زور بىر قارشىلىق ئامىلىنى دۇنياغا كەلتۈرىدۇ. خىتاي بولسا بۇ خىل قارشىلىق تۈپەيلىدىن بۇ رايوندا مۇقىمسىزلىق پەيدا بولۇشنى زىنھار خالىمايدۇ. دەل شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر پۈتۈن شىنجاڭ رايونىنى مېڭە يۇيۇش ھەرىكىتىنى سىناق قىلىدىغان بىر چوڭ سىناق مەيدانىغا ئايلاندۇرۇپ چىقتى. تىبەت رايونىغا قارايدىغان بولساق، ئۇ جايدىكى ئەھۋال قانداقتۇر ھەمكارلاشماسلىق شەكلىدىكى تىنچلىق كۈرىشى شەكلىدە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ. شىنجاڭدا بولسا كۆپ قېتىم زورلۇق كۈچ ئىشلىتىلگەن قارشىلىق كۈچ ھەرىكىتى بارلىققا كەلگەن. شۇڭا شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتى ئۈچۈن ھازىرقى خىتاي تېررىتورىيىسىنى ھەقىقىي يوسۇندا ئۆز قولىدا تۇتۇپ تۇرۇشتىكى ئەڭ زور خەۋپ ياكى ئەڭ زور باش ئاغرىقى دەل شىنجاڭدىن كېلىۋاتىدۇ. شۇڭا شىنجاڭدا مۇقىملىق ئورنىتىش خىتاي كومپارتىيىسى ئۈچۈن بەكمۇ زور قىممەتكە ئىگە.

بۇنىڭدا قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ، چەت ئەللەرگە دائىر ئىشلارنى بىر ياقلىق قىلىش قابىلىيىتىمىزنى ئاشۇرۇشىمىز لازىم دەپ كۆرسىتىشىدە ئۆز ئەكسىنى تاپقان. ما شىڭرۇينىڭ قارىشىچە، چەت ئەللىك زىيارەتچىلەرگە ھەقىقىي شىنجاڭنى كۆرسىتىش، فىلىم ۋە ناخشىلار ئارقىلىق شىنجاڭ ھەققىدىكى بايانلارنى ياخشى تەسۋىرلەش دېگەنلەرمۇ ئۆز نۆۋىتىدە دۈشمەن كۈچلەرنىڭ سۇيىقەستىنى بىتچىت قىلىدۇ. شۇڭا بۇ جەھەتتىكى خىزمەتلەر ئىزچىل داۋام قىلسا، بۇنىڭ جەزمەن ئىجابىي ئۈنۈمىنى كۆرگىلى بولىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نېمە ئۈچۈن تاشقى كۈچلەرگە قارىتا بۇ يوسۇندا ئىنكاس قايتۇرۇشى ھەققىدە سۆز بولغاندا، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى تەشكىلاتىنىڭ خادىمى دوكتور خېنرى شاجېۋىسكى بۇنىڭ ماھىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ھېس قىلىۋاتقان تاشقى بېسىملار تۈپەيلىدىن بارلىققا كەلگەن ھادىسە ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ.
بۇ خىل رول ياكى تەسىر گەرچە ئىقتىسادىي جەھەتتىن بۆسۈش ھاسىل قىلىش دەرىجىسىدە بولمىسىمۇ، يەنىلا بەلگىلىك شەكىل ئالغان. ئەمما بۇ بىزگە كۈچلۈك بولغان بىر رېئاللىقنى بايان قىلىپ بېرىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ھازىر ئادالەتسىزلىك ۋە جىنايى قىلمىشلار ئۈچۈن ھېساب سورىلىۋاتىدۇ. مېنىڭچە دەل مۇشۇ ئەيىبلەشلەر ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنياغا پەش قىلىۋاتقان ئۆزلىرىنىڭ دۇنياۋى رەھبەر ئىكەنلىكىدەك بايانلار بىلەن بىر يەردىن چىقماي قالغانلىقتىن ئۇلار بۇ خىل مۈشكۈلاتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن مانا مۇشۇ شەكىلدە ئىنكاس قايتۇرۇش يولىنى تۇتۇۋالغان. شۇڭا بۇنىڭدا ئىقتىسادىي ئامىل ۋە بايان ئامىلى دېگەندەك قوش قاتلاملىق ئىنكاس مۇھىم ئورۇننى ئىگىلىگەن.
ما شىڭرۇينىڭ ماقالىسى نۆۋەتتە بىردەك بېيجىڭ دائىرىلىرىنىڭ مەخسۇس ئورۇنلاشتۇرۇشى بويىچە ئوتتۇرىغا چىققان خىزمەت پىلانىنىڭ سىلىق شەكىلدە بايان قىلىنىشى دەپ قارىلىۋاتقان بولۇپ، ئۇنىڭ مەزمۇن جەھەتتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز تېخى بىر ھەپتە ئىلگىرى ئېلان قىلغان مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان باش ماقالە بىلەن بىر يەردىن چىقىشى تاسادىپىي ئەمەس ئىدى.
نان سانس يەنى ئۈنسىز مۇزىكا ئەترىتىنى قۇرغان ياش تالانت ئىگىلىرىدىن ھەسەن ۋە ئېرپان ئون يىللىق مۇساپىرلىق ئېلىپ كەلگەن مۇشەققەتلەرنى يېڭىپ ئۈزلۈكسىز تىرىشىش ئارقىلىق خەلقئارادا ئېلېكترونلۇق مۇزىكا ساھەسىدىكى چولپانلارغا ئايلاندى ئۇلار فرانسىيەدە ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان خەلقئارا مۇزىكا فېستىۋالى ۋېيشاغۇ مۇزىكا فېستىۋالىدا نەق مەيداندا كۆرسەتكەن ماھارىتى بىلەن يۈز مىڭلىغان مۇزىكا مەستانىلىرىنى ھاياجانغا سالغان بولسا ئۇلارنىڭ ئېلېكترونلۇق مۇزىكا ساھەسىدە ئېرىشكەن مۇۋەپپەقىيەتلىرى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا مەدەت بەرمەكتە بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ھەسەن ۋە ئېرپان بىلەن مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يەتتىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنىدىن ئون يەتتىنچى كۈنىگىچە خەلقئارا داڭلىق مۇزىكا فېستىۋاللىرىدىن فىرانسىيە ۋېيشاغۇ مۇزىكا فېستىۋالىغا قاتناشقان نان ساوندز ئۈنسىز مۇزىكا ئەترىتىدىن ھەسەن بىلەن ئېرپان ئورۇنلىغان ئېلېكترونلۇق مۇزىكا بۇ فېستىۋالغا قاتناشقان يۈز مىڭلىغان مۇزىكا مەستانىلىرىنى ھاياجانغا سالغان. يېقىنقى يىللاردىن باشلاپ دۇنيا ئېلېكترونلۇق مۇزىكا ساھەسىدە كۆزگە كۆرۈنۈشكە باشلىغان ھەسەن ۋە ئېرپان بۇ مۇزىكا فېستىۋالىنىڭ ئىككىنچى كۈنى يەنى ئون تۆتىنچى ئىيۇل فىرانسىيە دۆلەت بايرىمىدا تاماشىبىنلارغا ئۆزلىرىنىڭ نەق مەيداندا ئورۇنلاش ماھارىتىنى كۆرسەتكەن مۇزىكا رىتىمىغا ماس ھالدا ئارىلاپ ئۇلار بىز ئۈنسىز ئەترىتى، بىز ئۇيغۇر دېگەن جاراڭلىق سادالارنى ياڭراتقان. فېستىۋالنىڭ تور بېتىدىكى ئۇچۇرلارغا قارىغاندا، شۇ كۈندىكى بۇ مۇزىكا فېستىۋالىغا قاتناشقان تاماشىبىنلار سانى ئۈچ يۈز ئەللىك مىڭغا يەتكەن بولۇپ، دۇنيادىكى ئەڭ كۆپ ئارتىس، سەنئەتكارلار ۋە تاماشىبىنلار يىغىلغان مۇزىكا فېستىۋالى بولغان. ۋېي شاغۇ مۇزىكا فېستىۋالى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلدىن بېرى ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان خەلقئارالىق داڭلىق مۇزىكا فېستىۋالى. ئۇنىڭغا دۇنياغا داڭلىق روك، پوپ، ئېلېكترون، خىپ-خاپ قاتارلىق مۇزىكا تۈرلىرىدە ئېتىراپ قىلىنغان، ھازىر بۇ ساھەدە باشلامچى بولۇۋاتقان ياۋروپا ۋە ئامېرىكىنىڭ داڭلىق مۇزىكا ئارتىسلىرى، دۇنياۋى ناخشا-مۇزىكا چولپانلىرى تەكلىپ قىلىنىدۇ. بۇ نۆۋەتلىك مۇزىكا فېستىۋالىغا ئىككى ئۇيغۇر ياش تەرىپىدىن قۇرۇلغان نان ساۋند ئۈنسىز مۇزىكا ئەترىتىمۇ تەكلىپ بىلەن قاتناشقان. ئەمدىلا فىرانسىيەدىكى ئويۇنلىرىنى تۈگىتىپ بىرازىلىيەگە قايتىپ كەلگەن ئۈنسىز مۇزىكا ئەترىتىنىڭ قۇرغۇچىلىرى ھەسەن مەخمۇت بىلەن ئېرپان توغرۇل زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ شۇ كۈندىكى سەھنە كەيپىياتىنى تەسۋىرلەپ مۇنداق دېدى. بىزنىڭ ئىپادىلەيدىغان نەرسىمىز مۇزىكا ئارقىلىق ئۆتمۈش، ھازىر ھەم كەلگۈسى شۇ ئۈچ نەرسىنى ئىپادىلەپ چىقىمىز ئەمدى مۇزىكا چاغاندا. سىلەرنىڭ ئۆزاڭلارنىڭ كەسپىي ساھەسىدىمۇ بۇ كۆرگەن ئەڭ چوڭ سەھنەڭلار ھېسابلىنامدۇ ئۇكىلىرىم؟ Of course. بۇ فېستىبالنىڭ ئىسمى ۋېيا شاغۇ. بۇ قېتىم ئۇنىڭ ئۈستىگە ئادەم كېلىش سانى ھېلىقى ئەڭ جىق بولغان، ھېلىقى رېكورتنى بۇزغان بىر فېستىبال دەمدۇق. مەن ئېرپان، بۇ گۇرۇپپىدىكى ئاۋازلار، تېخنىكا، مېلودىيەلەرگە مەسئۇل. بىزنى ماۋۇ ئىنتېرۋيۇ قىلغان مېدىيالارمۇ بىزنىڭ مۇزىكىمىزنى فۇتۇرىستىك دەپ دەۋاتىدۇچۇ، بۇ مودېرندىنمۇ ھالقىپ كېلەچەكنىڭ مۇزىكىسىنى چېلىۋاتىسىلەر سىلەر دەپ. بۇ جەھەتتىنمۇ ناھايىتى خۇشالمىز شۇنداق ياخشى باھالارغا ئېرىشكەنلىكىمىزگە. پۈتۈن مېدىيالار ھەيران قالدى سىلەر ئۇيغۇرما دەپ. نان سانس ئۈنسىز ناملىق مۇزىكا ئەترىتىنىڭ باشلىقى ھەسەننىڭ ئېيتىشىچە، بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ تۇنجى قېتىم بۇ فېستىۋالغا تاللىنىشى بولۇپ، ئاسىيادىنمۇ تېخى بۇ فېستىۋالغا قاتنىشىش سالاھىيىتىگە ئىگە بولغان ئەترەت يوق ئىكەن. ئۇلارنىڭ چۈشەندۈرۈشىچە، ئېلېكتىرونلۇق مۇزىكىنى ئورۇنلاش پۈتۈنلەي تەبىئىي تالانت ۋە مۇزىكا سېزىمىغا باغلىق بولۇپلا قالماي، يەنە ئەڭ يېڭى تەرەققىي قىلغان ئۈسكۈنە ئەسۋابلارنى، پىشقان كەسپىي ماھارەت، يۇقىرى تېخنىكىلىق، ماسلىشىشچانلىقنى تەلەپ قىلىدىغان بولۇپ، بۇ ئىككى تالانتلىق ئۇيغۇر ياشنىڭ نەق مەيداندا چاغان يەتمىش مىنۇتلۇق مېلودىيەلىرىنى فېستىۋال مۇزىكا سەھنىسى قۇرۇلغان پۇتبول مەيدانىغا لىق تولغان يۈز مىڭلارچە تاماشىبىن تەڭ ئالقىشلىغان. ھەسەن بىلەن ئېرپان بىزنىڭ ياڭراتقىنىمىز ئۇيغۇرنىڭ قەدىمىي مۇزىكا تۇيغۇسى ۋە سېزىمى دەيدۇ.
ئاناندىن كېيىن بۇ ئېرپان ئىككىيلەندەك، بۇ ئىككىيلەندەك بۇنداق نەق مەيدان چاۋاتقان مۇزىكانتلارنىمۇ قولىڭىز بىلەن سانىيالايسىز دە. مەسىلەن، مۇزىكا دېگەن بىر ئىمەجنەيشىن بېرىدىغۇ، تەسەۋۋۇر. شۇ بىز شۇ ئەڭ يېڭى تېكنالىجى بىلەن شۇ بىزنىڭ ئۇيغۇرىمىزنىڭ ئەڭ يوقاپ كەتكەن ئەڭ كونا نەرسىنى ھازىرقى ئەڭ تەرەققىي قىلغان مەسىلەن مۇشۇ ئاۋاز سىستېمىلىرى بولسۇن. بىز شۇ نەق مەيدان چىقىپ ھېچقانداق نەرسىنى تەييارلىماي باج ئادەملەردىن بەرگەن ھېسسىيات.
يۇقىرى پەن-تېخنىكىنىڭ تەرەققىياتى مۇزىكا ساھەسىگىمۇ يېڭى بۆسۈشلەرنى ئېلىپ كەلگەن بولۇپ، ئېلېكترونلۇق مۇزىكا، روك مۇزىكىلىرى، خىپ-خاپ مۇزىكىلىرى ئەنە شۇ تەرەققىياتنىڭ نەتىجىلىرىدۇر. بۇ يېڭى ئېقىمدىكى مۇزىكىلار دۇنيادا تاماشىبىنلىرى ئەڭ تېز كۆپىيىۋاتقان، بولۇپمۇ ياشلارنى مەركەز قىلغان ئاممىۋى ئاساسقا ئىگە بولغاچقا، تەسىر دائىرىسىمۇ ئىنتايىن زور. كۈچلۈك رىقابەتكە تولغان بۇ ساھەدە يېتىشىپ چىققان تالانت ئىگىلىرى بولسا بۇ ساھەنىڭ چولپانلىرى، ھەتتا دۇنياۋى چولپانلار سانىلىدۇ. ئۈنسىز مۇزىكا ئەترىتىنىڭ قۇرغۇچىسى ھەسەن مەھمۇد ئېلېكترونلۇق مۇزىكا سەھنىلىرىدە ئەيشەن ياكى ئەيشەن روك دېگەن ئىسىم بىلەن داڭدار. ئۇ بۇنىڭ ئالدىدىلا خىتايدا روك مۇزىكا پادىشاھى دېگەن ناملارنى ئالغان ئىدى. ئۇ كۆپ قېتىم چەت ئەل سەھنىلىرىنى كۆرگەن، ئاسىياغىمۇ تونۇلغان يېڭى ئېقىمدىكى مۇزىكا ساھەسىنىڭ چولپىنى ھېسابلىنىدۇ. ئۇ ئۈنسىز مۇزىكا ئەترىتىنىڭ ئاساسلىق مېلودىيە ئىجادىيەتچىسى ۋە چالغۇچىسى. ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى ئۈرۈمچىدىكى دۆڭكۆۋرۈك مەھەللىسىدە تۇغۇلغان بولۇپ، تۇرمۇشتىكى قىيىنچىلىقى ئون تۆت يېشىدىلا ئۆيدىن ئايرىلىپ،

مانا ئەمدى رېئاللىققا ئايلانغان بۇ يەرگىچە كېلىش ھەرگىزمۇ ئاسانغا توختىمىدى، دەيدۇ ھەسەن ئېغىر تىنىپ.
كىچىكىمدىن شۇ ئۆزۈم ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئەمدى بۇ مۇزىكا سەنئەت دېگەن بىز ئۇيغۇرلارنىڭ قېنىمىزدا بار نەرسە بولغاندىكىن بەكرەك قىزىقتىممۇ. ئۈچ ياش ۋاقتىمدىن ئالتە ياش ۋاقتىمغىچە داپ چالدىم. ئاناندىن كېيىن شۇ ئالتە ياش ۋاقتىمدا شۇ قولامغا تۇنجى قېتىم شۇ بىزنىڭ مىللىي ئەسۋابلارنىڭ ئەمدى پادىشاھى دەپ ئاتالغان ئۆگىنىشمۇ تەس، ئۆگىتىدىغان ئادەملەرمۇ ئاز دېگەندەك. چاڭ دېگەن شۇ ئۈسكۈنىنى ھەم ھەممىدىن چاڭ ئۆگەندىم. مىللىتىمنىڭ، خەلقىمنىڭ كونا نەرسىلىرى بىلەن ئەڭ ئۆزۈمنى تاۋلاپ چىقتىم دەيمەن. بىز مۇشتاق، مەنمۇ قاچان ماشتاق سەھنىلەرگە چىقىپ، ھەممە ئادەمنى خوش قىلالايدىغان مۇزىكىلارنى چالغۇدەك بىر كېلەرمەن، كېلەرمەن دەپ ئارزۇ قىلاتتىم كىچىكىمدىن. ئۆيەمدىكىلەر مەن ئۇنداق بەك تۇرمۇشۇمدا بەك ياخشى بىر ئائىلىدە تۇغۇلمىغان، ئاجرىشىپ كەتكەن بولغاچقا، ئاپام ئۈچ ئوغۇلنى بېقىپ چوڭ قىلغان. شۇ قولامدا گىتىرىمنى كۆتۈرۈپ چىقىپلام شاڭخەيگىچە كەتكەن. بۇ يەردە ئىنگلىزچە ئۆگىنىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئاشۇ يەردىكى يەرلىك مۇزىكانتلار بىلەن دوست بولۇپ، تونۇشۇپ، چەت ئەللىك مۇزىكانتلار بىلەن ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى ئىككى فىرانسىيەلىك بىلەن ئۆزلىرىنىڭ تۇنجى ئۇيغۇر دېگەن بىر مۇزىكا ئەترىتىمنى قۇرۇپ. ھەسەن شۇ مەزگىللەردىلا روك ۋە ئېلېكترونلۇق مۇزىكىلارنى چېلىپ، فېستىۋاللارغا قاتناشقان، خىتاي مەتبۇئاتلىرىدىمۇ تونۇشتۇرۇلغان. ئۇنى خىتايدا كىشىلەر ئۇيغۇر جېممى ھېندرىكس دېيىشىدىكەن. جېممى ھېندرىكس بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئىككىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلغىچە ياشىغان لوندوندىكى داڭلىق مۇزىكانت ئىكەن. گەرچە ھەسەن خىتايدا ئېلېكترونلۇق مۇزىكا ساھەسىدە ئەڭ ئالدىنقى قاتاردا سانىلىدىغان، مۇزىكانتقا ئايلىنىپ بولغان بولسىمۇ مىللەت كىملىكى سەۋەبلىك يەنە كەمسىتىش ۋە ناھەق مۇئامىلىلەرگە ئۇچرىغانلىقى ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرى چەت ئەلگە چىقىپ كېتىشنى قارار قىلغان. ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا شاڭخەيدە خوشلىشىش مۇزىكا كېچىلىكى ئۆتكۈزۈپ ئىسپانىيەگە چىقىپ كەتكەن. كۆپ قىرلىق تالانتلىق مۇزىكانت ھەسەننىڭ چالغان مۇزىكىلىرىدىن باشقا، ئۇنىڭ ئۆزى ئېيتقان ئىجادىي ناخشىلارمۇ خېلى زور ئالقىشقا ئېرىشمەكتە ئىكەن. ئېرپان توغرۇل سەھنە نامى، ھەشەر. ئۈنسىز مۇزىكا ئەترىتىدە مېلودىيە ۋە تېخنىكا، شۇنداقلا ئۈسكۈنە لايىھەسىگە مەسئۇل.
مەن قەدىمىي شەھەر كېرىيەدە تۇغۇلغان. كىچىكىمدىن بولۇپمۇ دادامنىڭ تەسىرى بەك چوڭقۇر. يەنە بىرىم شۇ سەنئەتكە بولغان قىزىقىشىم بەك ئىشتىياقىم بەك كۈچلۈكتى. ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى تولۇق ئوتتۇرىغا ئۆرلەپ ئوقۇش جەريانىدا شۇ مەن بېيجىڭغا ئوقۇشقا چىققان بولدۇم ئىچكىرى تولۇققا. شۇ مەزگىلدە ئازغانە مۇزىكىلىق بىلىمنى ئۆگەنگەن بولدۇم. شۇ مەزگىللەردە مەن بەكلام شۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇدۇل مۇزىكىسىنىڭ دۇنيا بىلەن بولغان ئارىلىقىنىڭ ھەقىقەتەن كەڭلىكىنى ئېغىر ھېس قىلدىم دە. چۈنكى بىزدە مۇزىكانتلار بار، لېكىن ئۇلارنىڭ قىلىۋاتقان نەرسىلىرى دۇنيانىڭ سەۋىيەسىدىن خېلىلام يىراق. نىشانى ناھايتى خۇنۈكتى. شۇ مەزگىللەردە شۇ بىر توردىن ھەسەننىڭ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلىدىكى ئاشۇ ۋىدېئوسىنى كۆردۈم. شۇ ۋاقتىدىلا ھەيران قالدىم دە. قىۋاتقان مۇزىكىسىنىڭ ئۇسلۇبى بولامدۇ، ئۇنىڭ تېكىستلىرى بولامدۇ ھەننىۋاسى ماڭا چوڭ بىر تەسىر كۆرسەتتى-دە. شۇ ۋاقتىدا مەن، مەن ئالىي مەكتىپىمدىن ۋاز كېچىۋەتتىم ئۇ ۋاقىتتا، چۈنكى مەن ئالىي مەكتەپ، بېيجىڭدىكى ئالىي مەكتەپ قوبۇل قىلىندىم. لېكىن مەن مۇزىكا ئارزۇيۇم كۈچلۈك بولغاچقا ئۇ ۋاقىت يەنىلا مۇزىكىنى مۇھىم كۆرۈپ، شۇ ۋاز كېچىپ شاڭخەيگە ئىزدەپ باردىم. ھەسەن بىلەن كۆرۈشتۇق، ئىدىيەلىرىمنى دېدىم. شۇ ئىككى كۈننىڭ ئىچىدىلا بىرسى بىرسىمىزنى چۈشەندۇق.
ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى ئۇلار شاڭخەيدە بىرلىكتە ئۈنسىز ئەترىتىنى قۇرۇپ، بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى شاڭخەيدە تۇنجى مەيدان ئويۇنىنى كۆرسەتكەن. ھەسەن خىتايدىن ئايرىلغاندىن كېيىن ئېرپانمۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ياپونغا چىقىپ كەتكەن ئىكەن. ھەسەن بىلەن ئېرپان بىرى مۇزىكا رىتىمىغا مەسئۇل بولسا، يەنە بىرى ئۈن تېخنىكىسى لايىھەسىگە مەسئۇل بولۇپ ئىشلەپ كېلىۋاتقىلى ئون يىل بوپتۇ. ئۇلار قايتا جەم بولۇشنىڭ ئالدىدا ئايرىم-ئايرىم ئىككى دۆلەتتە تۇرۇپمۇ تور ئارقىلىق مەشىقنى داۋاملاشتۇرغان ھەمدە ئۇيغۇرلارنىڭ مۇزىكا سەنئىتىنى دۇنيا سەھنىلىرىدە تونۇتۇش ئارزۇسىدا توختىماي ئىزدەنگەن. ئۇلار بىرلىكتە ياۋروپا، ئامېرىكا، بىرازىلىيە قاتارلىق جايلاردا ھازىرغىچە ئەللىك مەيداندىن ئارتۇق ماھارەت كۆرسەتكەن. بىرى ئۈرۈمچىدە يەنە بىرى كېرىيەدە تۇغۇلغان يېشى پەرقلىنىدىغان بۇ ئىككى مۇزىكانتنىڭ كەسىپ جەھەتتىكى زىچ ھەمكارلىقى، چىن دوستلۇقى ۋە ئاكا ئىنىدەك بىر بىرىگە كۆيۈنۈشى ئۇلارنىڭ كەسىپ جەھەتتە يۇقىرى پەللىگە چىقىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان ئىكەن. ئېرپاننىڭ ئېيتىپ بېرىشىچە ئون يىل مابەينىدە ئۇلار سەرگەردان مۇزىكانتلار قاتارىدا. ياتقۇدەك جاي تاپالمىغان، ئاچ قالغان قىيىن كۈنلىرىمۇ بولغان. چۈنكى ئېلېكترونلۇق مۇزىكا ساھەسىدە تەرەققىي قىلىش خېلى زور مەبلەغ تەلەپ قىلىدىغان ئىش بولۇپ، ئىلغار مۇزىكا ئۈسكۈنىلىرىنى سېتىۋېلىش ھەمدە ئۇلارنى ئۆزلىرىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن لايىھەلەپ قۇراشتۇرۇش كېرەك بولىدىكەن. ئۇلار مۇشەققەتنى يېڭىپ داۋاملىق تىرىشقان ھەمدە ئېلېكترونلۇق مۇزىكا ساھەسىدىكى يېڭى يېڭى ئىجادىيەتلىرى ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكى بىلەن دىققەت قوزغاپ، خەلقئارا مۇزىكا فېستىۋاللىرىغا قاتنىشىش سالاھىيىتىگە ئېرىشكەن.
بۇ مۇزىكىنى قىلىش بىزنىڭ بىر مەجبۇرىيىتىمىز، چۈنكى ئىلگىرى ئۆزىمىزنىڭ تارىخىغا قارىساق بىز دۇنيا تارىخى دېگەن نۇرغۇن ھەسسىلەرنى قوشقان دۇنيا مۇزىكا ساھەسىگە بولامدۇ، سەنئىتىگە بولامدۇ.
ئۈنسىز مۇزىكا ئەترىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا فىرانسىيەنىڭ رېنس شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئېلېكترونلۇق مۇزىكا فېستىۋالىغا قاتنىشىپ يەرلىك تاراتقۇلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ئىكەن. بۇ يىلقى فېستىۋالنىڭ ئېلانلىرىدىكى تونۇشتۇرۇشقا قارىغاندا ئۈنسىز مۇزىكا ئەترىتىنىڭ قەدىمىيلىك بىلەن زامانىۋىلىق بىرلەشكەن مۇزىكىلىرى ئۆزگىچە سېھرىي كۈچكە ئىگە ئىكەن. بۇ قېتىملىق فېستىۋالدا يۈز مىڭلىغان مەستانىلەرنى ئۆزىگە جەلپ قىلغان ھەسەن بىلەن ئېرپان يەنىلا كەمتەرلىك بىلەن بىز ئالدى بىلەن ئۆز مىللىتىمىز ئۇيغۇرلارنىڭ قوللىشىغا موھتاج دەيدۇ. دۇنيامۇ ئېتىراپ قىلدى. پۈتۈن چەت ئەللىكلەر بىزنى قوللاۋاتقان قارىسام بۇ بىزنىڭ ئۇيغۇرلىرىمىز بەك ئاز.

ئېلېكترونلۇق مۇزىكا دېگىنىمىز ھازىرقى زامان ئۈن تېخنىكا ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق ئاۋاز تىۋىشىنىڭ ئۆزگىرىشى، رىتىمى بىلەن مېلودىيە ھاسىل قىلىدىغان مۇزىكا بولۇپ، بۇ خىل مۇزىكا پەيدا قىلىدىغان سېزىمنى ھەسەن مۇنداق تەسۋىرلەيدۇ. ئېرپاننىڭ ئىشلىتىۋاتقان سىستېما بىلەن بىز ئىشلىتىۋاتقان سىستېما پەرقى، مەن سىزگە مۇنداق چۈشەندۈرسەم. ئېلېكترونلۇق روياللار بارغۇ مەسىلەن، ئومەن دېگەندەك. ئاشۇلارنىڭ مەسىلەن ئورگاننىڭ ئىچىدە بىر يۈز يىگىرمە سەككىز تال ئاۋاز بار دەيدىغۇ. بۇ ئاۋازلارنى ئۆزگەرتكىلى بولمايدىچۇ؟ ئەمما بىز قىلىۋاتقىنىمىز ھەدە؟ Infinity دەيدىچۇ Modular World دېگەندىچۇ؟ چەكسىز ئېرپان ھازىر بىز تەكلىماكان قۇملۇقنىڭ تۆپىدە گىلەمنىڭ تۆپىدە ئولتۇراپ جاغجاغا ئاۋازنى چىقىردى دېسەم ئاشۇ ھېسسىياتنى تىلغا ئىپادىلىگىلى بولىدۇ دېمەكچى ھەدە. ھەسەن يەنە ھاياجاندا سۆزىنى مۇنداق داۋام قىلدى. خىتاينىڭ نۇرغۇن بېسىم ئاستىدا چوڭ بولغان، كىچىكىمىزدىن بىردىنبىر بىزدە بولغان بىر مۇھەببەت، بىز ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ قانچىلىك مېھماندوست، خۇشال، ئادەم بىر مىللەت ئىكەنلىكىمىزنى، بۇ يەر شارىنىڭ شۇنداق بىر گۈزەل يېرىدىكى بىر چوڭ بىر ماكان ئىكەنلىكىنى دۇنياغا بىلدۈرۈش مېنىڭ بىر ئارزۇيۇم ئىدى. بىزنىڭ ئاشۇ يىغلا يامان تەرەپلىرىمىزنى قاراپ تۇرماي، بىزنىڭ شۇنداق گۈزەل، خۇشال تەرەپلىرىمىزنىمۇ ئاشۇنىمۇ بىر بىرلىشىپ قىلىشىپ بېقىڭلار. تىرىشىپ ئالدىغا قاراپ ماڭغان ئادەم بولسا يەنە خەقلەرنىڭ ئاشۇنىڭ بىلەن دوست بولغۇسى بولىدۇ، شۇنىڭغا ياردەم قىلغۇسى كېلىدۇ. مەسىلەن، مانا نان ساڭ بىز بىز ئاشۇنىڭ بىردىن بىر ئۈلگىسى مانا. مانا بىز ھەقىقىي مانا ئاتا بوۋىلىرىمىزنىڭ بىزنىڭ تېنىمىزدا قوپ قويۇپ كەتكەن مۇزىكا، سەنئەت.
ھەسەن بىلەن ئېرپان خەلقئارا سەھنىلەردە ئۆزىنى نامايان قىلىپ دۇنيانىڭ ئۇيغۇرلارغا بولغان قارىشى ۋە چۈشەنچىسىنى ئۆزگەرتىشكە تىرىشماقتا ئىكەن. ھەسەن بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ. ھەر بىر قېتىم We are Nansan، We are Uyghur دەپ قولامنى كۆتۈرەپ، ياشا ئۇيغۇر دەپ بىر توۋلىغان. خۇددى بىزنىڭ مەشرەپ بارغۇ شۇ شېرىپا شوفېر ئەنە مەسئۇد ئىككىمىزغۇ بىر مۇزىكىدىن ھەممەيلەن ئوينايغانلا ئويناپ چىققان بىر كەيپ. ئۇيغۇر دەپ توۋلىغان ۋاقتىمدا ئاشۇلارنىڭ ئاشۇ كاسسىغا بارغان ئادەملەرنىڭ چىقارغان ئاۋازىنى ئاڭلىغان ۋاقتىمدا دۇبۇلىرىم ئاڭلىدى دەپ بىلىمەن. پۇتبول مەيدانىنىڭ ئاۋازى دەمدۇق ئەمدى مەن ئۈچۈن بىر ئەڭ قازانغانلىقنى.

خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلەپ كېلىۋاتقان ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىق كۈرىشىنى يېقىندىن قوللاپ كېلىۋاتقان تەيۋەنلىك مۇستەقىلچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەدىن ئاڭلايسىزلەر. خىتاي خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە، ئىيۇل ئېيىنىڭ باشلىرىدا تەيۋەن ۋېيكېر ئاممىۋى پاراۋانلىق ھەرىكىتى جەمئىيىتىنىڭ قۇرغۇچىسى جۇ يىڭشاڭنىڭ تەشكىللىشى بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدا ئاتالمىش شىنجاڭ سەپىرى شىنجاڭ ۋە تەيۋەن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ شىنجاڭ ساياھىتى پائالىيىتى ئېلىپ بېرىلغان خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە ئاتالمىش شىنجاڭ سەپىرى شىنجاڭ ۋە تەيۋەن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ

تەيۋەن شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئادۋوكات خې چاۋدوڭ ئەپەندى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. ئۇ خىتاينىڭ نۆۋەتتە تەيۋەندىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر ۋەزىيىتىدىن مەلۇماتسىز ئوقۇغۇچىلاردىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇپ، ئۇنى پەردازلاپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.

خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، پائالىيەت جەريانىدا بۇ ساياھەت ئۆمىكىدىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى نۇقتىلىق ھالدا ئۈرۈمچى ناھىيەسى، بورتالا ئوبلاستى ۋە ئىلى ئوبلاستلىرىدا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنى ئېكسكۇرسىيە قىلىش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى مائارىپ مەركىزىنى كۆرگەزمە قىلىش، شۇنداقلا بىرلەشمە كۆڭۈل ئېچىش سەنئەت پائالىيىتى ۋە ئىككى رايوندىكى ئوقۇغۇچىلار ئارىسىدا سۆھبەت، ئۆزئارا پىكىر ئالماشتۇرۇش پائالىيەتلىرى ئېلىپ بارغان. تەيۋەنلىك ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئىناق ئىتتىپاقلىق ئىچىدە ئورتاق ھالدا قولغا كەلتۈرۈلگەن تەرەققىيات ۋە مۇۋەپپەقىيەتلەرگە بولغان قايىللىقىنى بىلدۈرگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ تىلى ۋە ئۆرپ ئادىتىگە ۋارىسلىق قىلىش ۋە قوغداشقا ئىنتايىن ئەھمىيەت بەرگەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ تەيۋەننىڭ بۇنىڭدىن ئۆرنەك ئېلىشى ۋە ئۆگىنىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ھالبۇكى، تەيۋەنلىكلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ تەيۋەن بىلەن خىتاينى ئوخشىمىغان ئىككى دۆلەت دەپ قارايدىغانلىقى مەلۇم. تەيۋەن چۈنشەن نەشرىياتىنىڭ تەھرىرى جۇاڭ رۇيلى خانىممۇ تەيۋەن، خوڭكوڭ، خىتاي ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان ئوي پىكىرلىرىنى، كۆز قاراشلىرىنى رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تەيۋەن، خوڭكوڭ ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىدە پەرقلىق مەسىلىلەر بولسىمۇ، كېلىپ چىقىۋاتقان ئاقىۋەتلەردە ئوخشاشلىقلار مەۋجۇت. ئەمما بىزنىڭ ئەركىنلىك، مۇستەقىللىققا ئېرىشىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇيىمىز بار.

خىتاي خەۋەرلىرى تورىدا ئېيتىلىشىچە ئۇيغۇر رايونى ۋە تەيۋەندىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئېسىل تارىخ ۋە مەدەنىيەتكە ئىگە گۈزەل تەبىئىي مەنزىرىلەرگە باي ماكان ئىكەنلىكىنى شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ھەر مىللەت خەلقىنىڭ تولىمۇ مېھماندوست ئىتتىپاق ۋە دوستانە ئىكەنلىكىنى تەرىپلەشكەن ئادۋوكات خې چياۋدۇڭ ئەپەندى زىيارەت داۋامىدا تەيۋەننىڭ ئەينى چاغدىكى قولغا كەلتۈرگەن مۇستەقىللىقىنىڭ ئاسانغا توختىمىغانلىقىنى گەرچە ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتى ھەر خىل ۋاسىتە ۋە تەشۋىقات ئويۇنلىرى قوللانسىمۇ ئەمما تەيۋەن خەلقىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ دېموكراتىك مۇستەقىللىق قۇرۇلمىسىنى بارلىق كۈچى بىلەن قوغداپ قالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ يەنە خوڭكوڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسى ھەققىدىمۇ ئوي پىكىرلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇپ مۇنداق دېدى

ياپونىيىلىك بىر تەتقىقاتچىنىڭ خىتاينىڭ يەتمىش يىللىق مۇستەملىكىسىدىكى شىنجاڭ ناملىق كىتابى تەيۋەندە نەشر قىلىندى بۇ كىتابتا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزگەن مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقىنىڭ قانداق ئىكەنلىكى سۆزلەنگەن خوڭكوڭنى ئېلىپ ئېيتساق خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى خوڭكوڭنىڭ دۆلەت تۈزۈلمىسى ئەللىك يىل ئۆزگەرمەيدۇ دەپ ۋەدە بەرگەن بولسىمۇ ئەمما ھازىر ۋەزىيەت پۈتۈنلەي باشقىچە بولۇپ خوڭكوڭدا ئەركىنلىكتىن ئېغىز ئېچىش مۇمكىن ئەمەس بىراق مەن ئىشىنىمەنكى بىز ھەرگىزمۇ خىتاينىڭ كونترول قىلىشىغا يول قويمايمىز ئەلۋەتتە تەيۋەندىمۇ بىر قىسىم خىتايپەرەسلەر مەۋجۇت خىتاي ئۆزىنىڭ رەزىل نىيىتىنى نىقابلاپ ئۇلارنى ئۆزلىرى بىلەن بىر يولدا ماڭغۇزۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ يىغىپ ئېيتقاندا خىتاينىڭ مەقسىتى تەيۋەنگە تاجاۋۇز قىلىشتۇر مەيلى ئۇيغۇر خوڭكوڭ ياكى تەيۋەن بولسۇن ھەممىسى بەلگىلىك ئېغىر بەدەللەرنى تۆلىدى ھازىر ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىمۇ خىتاينى تىنچلىق بىلەن قەد كۆتۈرۈش ئەمەس بەلكى دۇنيانىڭ خوجىسى بولۇش غەرىزىنى تونۇپ يەتتى يەنى خىتاينىڭ تەيۋەندىن ۋاز كەچمەيدىغانلىقى ئېنىق مەن مۇشۇ پۇرسەتتە ئۇيغۇرلارغا شۇنى دېمەكچىمەنكى تەيۋەندە نۇرغۇن تەيۋەنلىكلەر ئۇيغۇرلارنى قوللايدۇ ئۇلار بىلەن بىر سەپتە تۇرىدۇ شۇڭا مەن ئۇيغۇرلارنىڭ ھەرگىز چۈشكۈنلەشمەي داۋاملىق كۈرەش قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن دەرۋەقە، خەلقئارا تاراتقۇلاردا نۆۋەتتە خىتاينىڭ تەيۋەنگە تاجاۋۇز قىلىش ئېھتىماللىقىنىڭ بارغانسېرى يۇقىرى بولۇۋاتقانلىقى ئاشكار بولماقتا تۈركىيە ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى ستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتىكى ئۆز قاراشلىرىنى رادىيو ئاڭلىغۇچىلار بىلەن ئورتاقلاشتى خىتاي ھۆكۈمىتى مۇشۇ خوڭكوڭ تايۋانغا بىر سىياسەتنى تەكلىپ قىلغان، يەنى بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولىدۇ دەپ، ھەمدە خوڭكوڭدا ئەللىك يىل ئۆزگەرمەيدىغانلىقىنىمۇ، يەنى خوڭكوڭنىڭكى سىياسىي تۈزۈمى، قانۇن تۈزۈمى ۋە مۇشۇ باشقۇرۇش تۈزۈمى دېگەندەك بۇ تۈزۈملەر ئۆزگەرمەيدىغانلىقىنى دېگەن، ئەمما شى جىنپىڭ ھاكىمىيەتكە كەلگەندىن كېيىن بۇ ئەللىك يىلنىمۇ ئېلىپ تاشلىدى، ھەتتا مۇشۇ دېڭ شياۋپىڭ بىلەن ئەنگلىيەنىڭكى باش ۋەزىرى تاچېر خانىم بىلەنمۇ مۇشۇ كېلىشىم قىلىپ سەكسەن تۆتتە ئىمزالاشقان كېلىشىمنىمۇ بىر تارىخىي بىر قەغەز دەيدۇ، يەنى بىر تاش بىر ۋاراق قەغەز تاشلىۋەتسىمۇ بولىدىغان دەپ بۇنداق كۆرسەتتى، دېمەككى

بىر تەشۋىقات قىلسۇن ۋە شۇنداقلا تايۋاندا شەرقىي تۈركىستان ۋە ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىۋاتقان تايۋانلىقلارغىمۇ تاقابىل تۇرالىسۇن دېگەندەك مۇشۇنداق بىر تەشۋ تەشۋىق قىلىشنىڭكى بىر مەقسەت بىلەن قىلىندى دەپ ئويلايمەن. دىققەت قوزغايدىغان يەنە بىر نۇقتا شۇكى، بۇ قېتىم ئاتالمىش شىنجاڭ سەپىرى شىنجاڭ ۋە تەيۋەن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ شىنجاڭ ساياھىتى پائالىيىتىنى تەشكىللىگەن تەيۋەن ۋەيكېر ئاممىۋى پاراۋانلىق ھەرىكىتى جەمئىيىتىنىڭ قۇرغۇچىسى جۇ يۇڭشاڭ بۇندىن بىر يىل ئىلگىرى جىنسىي پاراكەندىچىلىك ۋەقەسىگە چېتىلغان شەخس ئىكەن تەيۋەننىڭ ئەت تۇدەي خەۋەر تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى تۆتىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە بۇ توغرۇلۇق تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلگەن ئىكەن پروگراممىنى تەييارلىغۇچى شادىيە ئون ئالتىنچى ئىيۇل يەكشەنبە كۈنى ئىستانبۇلدا ئوتتۇرا مەكتەپنى ئەلا نەتىجە بىلەن پۈتتۈرگەن قىرىق بىر نەپەر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى مۇكاپاتلانغان تۈركىيەدە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە كۆچۈشتە يۇقىرى نومۇرغا ئېرىشكەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى مۇكاپاتلاشنى مەقسەت قىلىپ تەسىس قىلىنغان ئۈمىد غۇنچىلىرى ناملىق بۇ مۇكاپاتنىڭ بۇ يىل ئۈچىنچى قېتىملىق ئېلىپ بېرىلىشىكەن خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر مەركىزى ئىستانبۇلدىكى سۇتۇق بۇغراخان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقفى شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقفى ۋە ئانقارادىكى ئۇيغۇر ئىلىم ۋە مەدەنىيەت تەتقىقات ۋەقفى قاتارلىق جەمئىيەتلەرنىڭ بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن تۈركىيەدىكى تولۇق ئوتتۇرىغا كۆچۈش ئىمتىھانى لېگېسېدا يۇقىرى نومۇر ئالغان قىرىق بىر نەپەر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى مۇكاپاتلاندى ئون ئالتىنچى ئىيۇل يەكشەنبە كۈنى ئىستانبۇلنىڭ سافاكۆي رايونىدا ئۆتكۈزۈلگەن مۇكاپاتلاش مۇراسىمىدا ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇر ئىلىم ۋە مەدەنىيەت تەتقىقات ۋەقپىنىڭ رەئىسى شۇنداقلا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم سۆز قىلىپ ئوتتۇرا مەكتەپنى ئەلاچى بولۇپ پۈتتۈرگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى تەبرىكلىدى ئۇ چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىلىم ئىگىلەشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئىككى نەرسە مۇھىم، بىرسى سانايىلەشمە، بىرسى ئىلىم. سانايىلەشمە ھازىر تۆتىنچى سانايى، يەنى سۈنئىي ئەقىل. Hazır suni akıl e, aldı başını kit bardı. Neye geçe bardağanlığını bilmeyiz. Kelgisindeki dünyanın şekilini muşu suni akıl şekillendirdiğindek durdu. E, sanayileşme ve bu ilim e, okumak bizimki e, çetelde yaşayan Uygurların ya ki Şer Türkistanlıklarının özünün kimliğini kodap kılışının kime muyum ameli شۇنىڭغا بىزنىڭكى ياشلار قانچىلىك ياخشى ئوقۇسا، شۇنچىلىك ئىلگىرىلىسە، بىزنىڭ مىللىتىمىزنى شۇنچىلىك چەت ئەلدە تونۇتسا، بۇمۇ بىر خىل داۋا. ئەمما بىزدەك مۇشۇ زۇلۇم كۆرۈۋاتقان بىر مىللەت چوقۇم ئوقۇشقا ئەھمىيەت بېرىش لازىم. شۇنىڭغا بىز بۇنى ئەھمىيەت بەرمەك لازىم. بالىلىرىمىزنى ياخشى ئوقۇتۇش لازىم ئۆزىمىز ياخشى ئوقۇيالمىغان بولساقمۇ بالىلىرىمىزنىڭكى ياخشى ئوقۇشى ئۈچۈن تەربىيە ئۇسلۇبى ياخشى ئوقۇغان بالىلارنى مۇكاپات بېرىشمۇ بۇمۇ ياخشى بىر تەشۋىق بولىدۇ بالىلارنى تەشۋىق قىلىشى ئوقۇشقا قىزىقتۇرۇشى ۋە ئۇيغۇر مىللىتىنىڭكى كىملىكىنى قوغداپ قېلىش جەھەتتە يۈكسەك بىر سەۋىيەگە كېلىشىگە بۇ ناھايىتى چوڭ بىر خىزمەت مۇكاپاتلاش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان ئوتتۇرا مەكتەپنى ئەلا نەتىجە بىلەن پۈتتۈرگەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى تەبرىكلىدى شۇنداقلا ئوقۇغۇچىلارنىڭ ياخشى ئوقۇشى ئۈچۈن ماددىي مەنىۋى جەھەتتە كۈچ چىقارغان ئاتا ئانا ۋە ئۇستازلارغا شۇنداقلا مەرىپەتپەرۋەر سودىگەرلەرگە رەھمەت ئېيتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. جەمئىيىتىمىزنىڭكى، ۋەتىنىمىزنى، خەلقىمىزنى تەمسىل ئېتىۋاتقان بۇ مىللەتنىڭكى كېلەچىكىنىڭ چەت ئەلدىمۇ ئېرىپ كەتكەن شامغا ئوخشاش يوقاپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن، داۋاملىق قۇياشتەك چاقناپ تۇرۇشى ئۈچۈن بۇ مىللەت ئۆزىنىڭكى ئېتنىك مەۋجۇدىيىتىنى، ئۆرپ ۋە ئادەتلىرى بىلەن، ئىلمى بىلەن ئەۋلادلىرىنىڭكى، توپلۇمىنىڭكى ھەر ساھەدە يېتىشىپ چىقىشى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ پارلاق بىر مەۋجۇدىيىتىنى ساقلاپ قالالايدۇ. بۈگۈن بىزنىڭ مەشەگە يىغىلىشىمىزغا سەۋەبچى بولغان مۇشۇ مۇۋەپپەقىيەت بايرىقىنى قولىغا ئالغان ئەۋلادلىرىمىزنى تەبرىكلەيمەن، ئاتا-ئانىلىرىنى تەبرىكلەيمىز ۋە مۇشۇنىڭ ئۈچۈن ئىقتىسادىي كۈچ چىقارغان مەرىپەتپەرۋەر ئىقتىساد ئىگىلىرىگە ۋە بۇ قېرىنداش ۋەقىپلىرىمىزگە خوجىلىرىمىزغا ھەممەيلەنگە رەھمەت ئېيتىمىز، ئىنشاللا بۇ قافىلىنىڭ بۇ مۇۋەپپەقىيەت كارۋىنىنىڭ تېخىمۇ كېڭىيشىنى تىلەيمىز. سەلچۇق ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پەنلىرى دوكتورانتى ئابدۇرېھىم دۆلەت ئۈمىد غۇنچىلىرى ناملىق بۇ مۇكاپاتنى تەسىس قىلىشتىكى مەقسەتلەر توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى،

شۇنىڭ ئىچىدە تۈركىيەنىڭ نۇقتىلىق ياخشى ئالىي مەكتەپلىرىگە كىرەلىگەن ئۇيغۇر بالىلارنىمۇ مۇكاپاتلاشنى ئارزۇلاۋاتىمىز. ئەلۋەتتە بىز بۇنى ئارزۇلىساقمۇ، بۇ بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ياردىمى بىلەن، قوللىشى بىلەن ئاندىن ئەمەلگە ئاشىدۇ. دوكتورانت ئابدۇرېھىم دۆلەت سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر ئاتا ئانىلارنىڭ بالىلىرىنىڭ مەكتەپتە ياخشى نەتىجە بىلەن ئوقۇشى ئۈچۈن ئائىلىدىمۇ چىڭ تۇتۇپ يېتەكچىلىك قىلىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى. مۇراسىمدا يەنە جامائەت ئەربابى ئابدۇقادىر ياپچان سوتۇق بۇغراخان ئىلىم ۋە مەدەنىيەت ۋەقپىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئۆمەر قارى ھاجىم ئۇيغۇر ئىلىم ۋە مەدەنىيەت تەتقىقات ۋەقپى رەئىسى ئابدۇلئەھەت ئۇچقۇن ئۇيغۇر ھەرىكىتى رەئىسى روشەن ئابباس خانىم ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس تۈركىيەنىڭ توكيودا تۇرۇشلۇق ئىجتىمائىي ئىشلار مەسلىھەتچىسى مۇھەممەد راشىد ئالاز ئامېرىكىلىق تەتقىقاتچى خالىد بەيدۇن قاتارلىقلارمۇ قاتناشتى ھەمدە ئايرىم ئايرىم سۆز قىلدى مۇراسىم ئاخىرىدا ئۈمىد غۇنچىلىرى مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارغا مۇكاپاتلار تارقىتىلىپ بېرىلدى بۇ يىل تۈركىيەدە تولۇق ئوتتۇرىغا كۆچۈش ئىمتىھانىدا تۆت يۈز سەكسەن نومۇر ئالغان ئابدۇلھېكىم خەلپەم ۋە ياقۇپ ئېلى ئوغلى قاتارلىق ئىككى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى بىرىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكەن بولۇپ ئىككىسىگە بىردىن ئالما ماركىلىق خاتىرە كومپيۇتېرى ئىككىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكەن مۇنىرە ئەمىن لەيلا چايان قاتارلىق ئىككى ئوقۇغۇچىغا ئېچپى ماركىلىق خاتىرە كومپيۇتېرى ئۈچىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكەن نۇرۇللا ئەمىن ۋە غوجا ئابدۇللا قاتارلىق ئىككى ئوقۇغۇچىغا بىردىن سامسۇڭ تاختا كومپيۇتېرى مۇكاپات بېرىلدى ئۇنىڭدىن باشقا ئىمتىھاندا تۆت يۈزدىن يۇقىرى نومۇر ئالغان